ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂດນແຮງໃດ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ
ກົດເກນຕ່າງໆຂອງການຕ້ອງຫ້າມສຳລັບໄລຍະໂຄວິດ-19 ກ່ຽວກັບການໄລ່ຄົນອອກທີ່ເຊົ່າຕ່າງໆ ຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວ ການຕ້ອງຫ້າມອັນລ່າສຸດໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ມີໃສ່ການໄລ່ຄົນອອກຈາກທີ່ເຊົ່າຕ່ າງໆ ຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວໃນທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໂດຍທີ່ລັດ New South Wales, Victoria ແລະ Western Australia ຍຸຕິການຕ້ອງຫ້າມນັ້ນແລ້ວ ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານເຄຫະສະຖານຕ່າງໆ ບອກເຕືອນວ່າ ນັ້ນສົມກັບການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບ Job Keeper ແລ ະ Job Seeker ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການໄລ່ຄົນອອກຈາກທີ່ຢູ່ເຊົ່າ ແລະ ມີຄົນທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ເຊົາຫຼາຍຂຶ້ນ ການສູນເສຍລາຍໄດ້ໃນໄລຍະລັອກດາວລະດັບ 4 ຂອງນະຄອນ Melbourne ແມ່ນວ່າ ຍານາງ Jolene Chu ເຂົ້າຫາເຈົ້າຂອງບ້ານເຮືອນ ທີ່ໃຫ້ເຊົ່າຂອງຍານາງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າເຊົ່າບ້ານນັ້ນ Jolene ສາມາດມີຫຼັງຄາຫຸ້ມຫົວໄດ້ ຍ້ອນການຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄລ່ຄົນອອກທີ່ເຊົ່າ ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ທີ່ໃຫ້ເຊົ່າບ້ານເຮືອນ ຈຳຕ້ອງເຈລະຈາກັນກັບຜູ້ເຊົ່າກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າເຊົ່າ ໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ 25 ມີນາ 2021 Victoria, New South Wales ແລະ Western Australia ກັບກາຍເປັນສາມລັດທຳອິດທຳມໍ່ ທີ່ຍຸຕິການຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄລ່ຄົນອອກທີ່ຢູ່ເຊົາຕ່າງໆ

ມັນບໍ່ສາມາດຍຸຕິລົງໃນເວລາທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ JobKeeper ຈະໝົດລົງໄປໃນວັນອາທິດທີ່ຈະມາຮອດມາເຖິງ ແລະ ເບ້ຍຄ້ຳຈູນກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສກໍຈະຍຸຕິລົງໃນວັນພຸດຕໍ່ມາ ອັນໝາຍເຖິງວ່າ JobKeeper ຈະໃຫ້ນ້ອຍລົງໃນທຸ ກໆ 14 ມື້ 150 ໂດລາ ໃນລັດ New South Wales ຄະນະຕ່າງໆ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 40 ຄະນະ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງໃຈບຸນໃຈທານ ຂຽນສານເປີດກວ້າງອັນໜຶ່ງເຖິງລັດຖະບານ Australia ບອກເຕືອນວ່າ ການຍຸຕິການບໍ່ໃຫ້ໄລ່ຄົນອອກທີ່ເຊົ່າ ຢ່າງຫຼີກ ລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ຈະນຳພາໃຫ້ຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ເຊົາປູດທະວີຂຶ້ນມາກມາຍຢ່າງກະທັນຫັນ Leo Patterson Ross

City Future Research Centre ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ University of New South Wales ສະເໜີວ່າ ໜີ້ສິນຄ່າເຊົ່າຈະຢູ່ນຳຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເປັນໄລຍະຫຼາຍຟ້າຫຼາຍປີຂ້າງໜ້າ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງຜູ້ທີ່ເຊົ່າບ້ານເຮືອນທົ່ວປະເທດອົດສ ະຕຣາລີເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າສູນເສຍລາຍໄດ້ໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ແຕ່ມີພຽງແຕ່ 16 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ສາມາດໄດ້ຮັບການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າເຊົ່າ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ຄ່າເຊົ່າແມ່ນມີແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ 260 ໂ ດລາຕໍ່ສັບປະດາ ຖ້າຫາກໜີ້ມີຢູ່ຕໍ່ໄປເກົ້າເດືອນ ຄົນທີ່ເຊົ່າບ້ານເຮືອນນັ້ນຈະມີໜີ້ສິນເຖິງ 8,400 ໂດລາ Chris Martin ທີ່ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ນຳໜ້າການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນເວົ້າວ່າ Where agreements have been made between tenants and landlords to defer rents it was typically in the order of uh, about 30% of person's rent liability that's a substantial amount but it's a mixed blessing that's money that has to be repaid later and for many households those debts have already started coming due and are coming due now And that's money that they're ໜີ້ສິນຄ່າເຊົ່າທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ຄົງຈະເປັນສິ່ງທີ່ດັນໃຫ້ມີຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ເຊົາ ລັດ Western Australia New South Wales ແລະ ລັດ Victoria ປະກາດແລ້ວວ່າ ການຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄລ່ຄົນອອກທີ່ຢູ່ເຊົານັ້ນ ບໍ່ມີອີກແລ້ວ ແຕ່ໃນການຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວໃສ່ສິ່ງທີ່ຫືຮ້າຍ ອົງການຈັດຕັ້ງໃຈບຸນໃຈທານດັ່ງ Jesuit Refugee Service ບັດນີ້ ກຳລັງກະຕວງວ່າຈະມີຄວາມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປູດທະວີຂຶ້ນ ອົງການຈັດຕັ້ງໃຈບຸນຕ່າງໆ ຊ່ວຍ ລ້ຽງເກືອ ແລະ ໃຫ້ທີ່ຢູ່ເຊົາແກ່ຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 Nishadh Rego ຜູ້ຄວບຄຸມນະໂຍບາຍຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໃຈບຸນໃຈທານເວົ້າວ່າ

We're certainly concerned that there will be a spike in, um, n in crisis calls from people who may be asked by their landlord to leave right away or may be asked to um, enter repayment plans that they can't really um, meet. and there will be people who are who are on the street so we're worried about how we find them a place to live

ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ ການຈະໄດ້ທີ່ຢູ່ເຊົາອັນຖາວອນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດຢູ່ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ